ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio Lao ສຸກສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ຄຳເລັກ ທອງວິໄລ ໜ້າທີ່ພາກລາຍການພາສາລາວທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ຂໍນຳເອົາເລື່ອງໃນຫົວຂໍ້ ອັບເດດໂຄວິດ-19 New South Wales ມີກໍລະນີໂຄວິດມ າກມາຍ ວິກຕໍເຣຍເຖິງເປົ້າການສັກຢາວັກຊີນໄວກວ່າຄາດຫວັງ ມາສະເໜີສູ່ທ່ານຟັງ ສຳລັບການອ່ານ ກົດຮູ້ ກົດເຫັນ ກົດຄົ້ນຄວ້າ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງໃນບົດຂຽນໃນຫົວຂໍ້ດຽວກັນນັ້ນຄື ອັບເດດໂຄວິດ-19 New South Wales ມີກໍລ ະນີໂຄວິດມາກມາຍ ວິກຕໍເຣຍເຖິງເປົ້າການສັກຢາວັກຊີນໄວກວ່າຄາດຫວັງ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດສຳລັບທ່ານກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອົດສະຕຣາເລຍ ສຳລັບ 4 ກັນຍາ 2021 New South Wales ມີລາຍງານວ່າມີກໍລະນີໂ ຄວິດ-19 ມາກມາຍເປັນປະຫວັດການ ວິກຕໍເຣຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ 190 ລາຍ ເມື່ອເລັ່ງລັດການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ ACT ມີຄົນຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດເຂັມທີ 1 ເຖິງ 70% ໃນທ້າຍສັບປະດານີ້ South Australia ບົ່ງຮ້ານດື່ມສຸລາ ພັບ ສອງ ແຫ່ງເປັນບ່ອນສ່ຽງຂັ້ນ Tier 1 ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 1,533 ລາຍ ແລະ ຕາຍ 4 ຄົນ ໂດຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ 173 ຄົນຢູ່ໃນພະແນກການດູແລຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ 62 ຄົນໃສ່ປອດທຽມ Brad Hazzard ລັດຖະ ມົນຕີສາທາລະນະສຸກເວົ້າວ່າ 72 ເປີເຊັນຂອງຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນ New South Wales ທີ່ມີສິດຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດໃຫ້ ບັດນີ້ຖືກສັກເຂັມທີໜຶ່ງໃຫ້ແລ້ວ ແລະ ມີຄົນທີ່ຖືກສັກເຕັມສ່ວນແລ້ວ ຫຼຸດ 40 ເປີເຊັນໜ້ອຍດຽວ ທາງການຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ຕຳຫຼວດ ແລະ ພະນັກງານສຸກເສີນໃນ 12 ເຂດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກຫ່ວງໃຍນຳ ຈົ່ງໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນນັ້ນໃນທ້າຍສັບປະດານີ້ ໃຫ້ຈອງການໝາຍນັດສັກຢາວັກຊີນຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້ ໂດຍກົດໃສ່ Book Your Vaccine Appointment ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ວິກຕໍເຣຍມີຄົນເປັນໂຄວິດໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 190 ລາຍ ໂດຍທີ່ 103 ຄົນມີສາຍພົວພັນເຖິງບ່ອນເປັນທີ່ຮູ້ແລ້ວ ບ່ອນທີ່ເປັນຂອງ 87 ລາຍ ຍັງຢູ່ໃນການສືບສວນຢູ່ ເມື່ອທີ່ວິກຕໍເຣຍຄາດວ່າຈ ະມີຄົນເຖິງ 70 ເປີເຊັນຖືກສັກວັກຊີນໂຄວິດແລ້ວ ໄວກວ່າທີ່ຄາດຫວັງ Martin Pakula ລັດຖະມົນຕີວຽກເຮັດງານທຳປະກາດຂະຫຍາຍໂຄງການການຄ້ຳຈຸນທຸລະກິດ ເພື່ອເບິ່ງໃຫ້ກົດໃສ່ Business Support Programs ໃຫ້ຊອກເບິ່ງສູນກາງວັກຊີ ນທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານໂດຍກົດໃສ່ Vaccination Center ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາໃນທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ເມີໂດນາ ຖືກຮັບຮູ້ແລ້ວໂດຍ Therapeutic Goods Administration ສຳລັບເດັກໆທີ່ແກ່ກວ່າ 12 ປີ ACT ມີຄົນເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 32 ລາຍ ທີ່ 19 ຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ACT ຈະເຖິງເປົ້າການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດເຂັມທີ 1 ໄດ້ 70% ໃນສັບປະດານີ້ Queensland ມີຄົນເປັນໂຄວິດໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 1 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸ 4 ຂວບ ທີ່ຖືກປະກາດໃນວານນີ້ແລ້ວ ສາ ທາລະນະສຸກ South Australia ເວົ້າວ່າ ຮ້ານດື່ມສຸລາພັບ ສອງແຫ່ງໃນພາກເໜືອຂອງອະດີເລດ ມີຄົນຂັບລົດບັນທຸກຄົນໜຶ່ງເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມ ທີ່ນຳຫຼັງມາຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ໃຜໆທີ່ໄປພັບນັ້ນ ຄື anyone who attended must self isolate ຈຳຕ້ອງແ ຍກໂຕ 14 ມື້ ຮ່ວມດ້ວຍຄົນຄົວເຮືອນທີ່ພົວພັນກັນ household contacts quarantine ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment quarantine ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດ ຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ໃຫ້ກົດເ ບິ່ງ ຖ້າທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ກົດໃສ່ click here ສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາເລຍ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສ ຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນ ທີ່ຖືກລຶ້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາ ຢູ່ໜ້າທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີ ນໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານ ໜ້າທີ່ COVID-19 Vaccine in Your Language

ໃຫ້ກົດເບິ່ງ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ